ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۋىتتېر يوللاپ كورونا ۋىرۇسىنىڭ مەنبەسىگە ئائىت يېڭى ئۇچۇرلار ئاساسىدا تەييارلىغان دوكلاتىنى پات ئارىدا ئېلان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ماركو رۇبىيو يەنە بۇ تۋىتتېر ھېسابىدا ئېلان قىلغان ئوتتۇز يەتتە سېكۇنتلۇق ۋىدېئوسىدا بۇ ۋىرۇس ئۇلارنىڭ تەجرىبىخانىسىدىن چىقىپ پۈتۈن دۇنياغا يامرىدى بۇ ئۇلار مەڭگۈ ئېتىراپ قىلمايدىغان بىر پاكىت بىزدە بۇ پاكىتلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئۇ ھېكايىنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىدىغان ئىسپاتلار تولۇق ھالبۇكى ئۇلار بۇ ھېكايىنى كىشىلەرنىڭ بىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان ھەر ئىشقا ئۇرۇنۇپ باقىدۇ دېگەن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى خىتايدىن يامرىغان كوۋىد ۋىرۇسى پۈتۈن دۇنيادا يەتتە مىليونغا يېقىن ئىنساننىڭ ئۆلۈمىگە سەۋەب بولغان بولۇپ ئۈچ يىلدىن بۇيان بۇ ۋىرۇسنىڭ مەنبەسى ھەققىدە تالاش تارتىشلار داۋاملىشىپ كەلگەنىدى خىتاينىڭ بۇ ۋىرۇسنىڭ مەنبەسىنى تەكشۈرۈشكە ماسلاشمىغانلىقى خەلقئارادا زور گۇمان قوزغاپ كېلىۋاتقان مەسىلە ئىدى ئۆتكەن ئايدىن بۇيان بۇ ۋىرۇسنىڭ ۋۇخەندىكى تەجرىبىخانىدىن يامرىغانلىقى ھەققىدىكى ئۇچۇرلار يەنە كۆپىيىپ قالغان بولۇپ ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى كرىستوفېر ۋراي ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى تۇنجى قېتىم بۇ ھەقتىكى كۆز قارىشىنى ئوچۇق ئىپادىلەپ كوۋىد ۋىرۇسىنىڭ خىتايدىكى تەجرىبىخانىدىن يامرىغان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان ئىدى خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى ئۇكرائىنىيەگە تاجاۋۇز قىلغان رۇسىيەنى ئۇكرائىنىيلىق بالىلارنى تۇتقۇن قىلغانلىقى ۋە ئاممىۋى ئەسلىھەلەرنى ھۇجۇم نىشانى قىلغانلىقى بىلەن ئەيىبلىمەكچى ئىكەن نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون ئۈچىنچى مارت كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا رۇسىيە ئۆتكەن يىل ئىككىنچى ئايدا ئۇكرائىنىيەگە بېسىپ كىرگەندىن بۇيان ئىنسانىيەتكە قارشى نۇرغۇن جىنايەتلەرنى ئۆتكۈزگەن بولۇپ خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى ئالاھىدە تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى رۇسىيە ئارمىيىسىنىڭ ئۇكرائىنالىق بالىلار ۋە ياشلارنى ئۆزىنىڭ قايتا تەربىيىلەش لاگېرىغا ئەپ كەتكەنلىكىنى ئۇكرائىنىيەنىڭ ئاممىۋى ئەسلىھەلىرىنى ۋەيران قىلغانلىقىنى تەكشۈرۈپ دەلىللىگەن رۇسىيە بۇ جىنايەتلەرنى ئىنكار قىلغان ۋە ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلغان. ئەمما خەلقئارا تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى ۋە ئۇكرائىنالىق تەپتىشلەر رۇسىيە بىر يىلدىن بۇيان ئۆتكۈزگەن جىنايەتلەرنىڭ ئىسپاتلىرىنى توپلىغان. خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ باش تەپتىشى كەرىمخان ئەيىبنامىنى ئاۋۋال تەييارلىق سوراق گۇرۇپپىسىغا تاپشۇرىدىغانلىقىنى، ئاندىن بۇ گۇرۇپپىنىڭ جىنايەتچىلەرنى تۇتۇش بۇيرۇقى ئىمزالاش ياكى تېخىمۇ كۆپ ئىسپات توپلاشنى قارار قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ھازىرچە خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ بۇ دېلودا كىمنى جىنايەتچى دەپ ئەيىبلەيدىغانلىقى تېخى ئېنىق ئەمەس ئىكەن. ئەمما بەزى چەت ئەللىك دىپلومات ۋە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قارىشىچە رۇسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئەيىبلىنىش ئېھتىمالى كۈچلۈك ئىكەن. چۈنكى خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىنىڭ پرىنسىپىغا كۆرە بىرەر دۆلەت رەھبىرى ئەگەر ئۇرۇش جىنايىتىگە، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە چېتىلىپ قالسا كەچۈرۈم قىلىنمايدىكەن. يېل ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلغان بىر دوكلاتقا كۆرە، ئاز دېگەندە ئالتە مىڭدىن كۆپ ئۇكرائىنالىق بالىلار رۇسىيەنىڭ قىرىق ئۈچ لاگېرىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان. ئەمما ئۇكرائىنىيە تەرەپنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ بالىلارنىڭ سانى ئون ئالتە مىڭدىن كۆپ ئىكەن. بۇ ئەھۋال خىتاي ئەمەلدارلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئۆتكۈزگەن ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت، ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە ئوخشايدىغان بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنز دوكلات ئېلان قىلىپ، يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ياتاقلىق بالىلار لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى، يەكەن ناھىيەسىنىڭ ئۆزىدە ئون مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر بالىنىڭ بالىلار لاگېرىدا ئىكەنلىكىنى، ئۇلارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ ئاتا ئانىلىرىنىڭ لاگېر، تۈرمىلەردە ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلىغانىدى. خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ باشلاتقان بۇ سىستېمىلىق قىرغىنچىلىق،

خىتاي دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىكىمۇ بۇ مانېۋىر ئارقىلىق ئۈچ دۆلەت ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ ئامېرىكىنىڭ بۇ رايوندا كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تەسىرى ۋە مەنپەئەت خىرىسلىرىغا تاقابىل تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي روسىيە ۋە ئىراننىڭ بىرلەشمە ھەربىي مانېۋىرى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان ئۆتكۈزۈلۈپ كەلگەن بولۇپ بۇ قېتىمقىسى ئۈچىنچى قېتىملىق ھەربىي مانېۋىر ھېسابلىنىدىكەن خىتاي بۇ مانېۋىرغا باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىق ھۇجۇمچى كېمىسىنى قاتناشتۇرغان

تار يەرگە قىستاۋاتقانلىقىنى ئەيىبلىگەن ۋە خىتاينى بۇ قىيىن ۋەزىيەتتىن قۇتۇلدۇرۇشتا ئۆزىنىڭ باشلامچىلىق رول ئوينايدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ئەنگلىيەنىڭ ئۇچقۇر خەۋەرلەر تورىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە ئېيتىلىشىچە خىتاينىڭ بۇ قېتىملىق خەلق قۇرۇلتىيى ۋە سىياسىي كېڭەش يىغىنىدا ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەرب ئەللىرىنىڭ ھەر تەرەپتىن خىتاينىڭ تەرەققىياتىغا توسقۇن بولۇۋاتقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئەڭ كۆپ مۇھاكىمە قىلىنغان بىر تېما بولغان ۋەكىللەر باشقىچە پىكىر ۋە تەكلىپلەرنى مۇتلەق ئوتتۇرىغا قويالمىغان خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى يىغىننىڭ يېپىلىش مۇراسىمىدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ غەرب دۇنياسىنىڭ خىتايغا قورشاپ بېسىم قىلىۋاتقانلىقىنى جىددىي ئەلپازدا تىلغا ئالغان ھەمدە خىتاي ئارمىيىسىنى كۈچەيتىپ پولات ئىستىھكام قۇرۇپ چىقىدىغانلىقىنى جاكارلىغان ئارقىدىن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ ئىپادە بىلدۈرۈپ ئامېرىكا ھەددىنى بىلىشى كېرەك بولمىسا توقۇنۇش ۋە قارشىلىق مۇقەررەر يۈز بېرىدۇ دېگەندەك گەپلەرنى قىلغان ماقالىدە تەھلىل قىلىنىشىچە بۇ خىل ئىبارىلەر بىر ياقتىن خىتاينىڭ چىلبۆرە دىپلوماتىيىسىگە قايتىۋاتقانلىقىنى توقۇنۇش ۋە ئۇرۇش ھازىرلىقىنى كۈچەيتىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتسە يەنە بىر ياقتىن خىتاينىڭ قىسماققا ئېلىنغاندىن كېيىنكى ئامالسىزلىقى ۋە قورقۇنچىنى كۆرسىتىدىكەن ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە ھازىرچە ئامېرىكا ۋە خىتاينىڭ ھەر ئىككىسىدە ئۆز مەيدانىدىن يانىدىغاندەك ئەھۋال كۆرۈلمىگەن ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ خىتايدىن كېلىدىغان ئالىم تەتقىقاتچى ۋە ئوقۇغۇچىلارنى تارىختا ئەڭ كۆپ قېتىم رەت قىلغان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىل رەت قىلغان ئادەم ئون ئۈچ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل رەت قىلغان ئادەم بىر يۈز يىگىرمە سەككىز بولغان بولسا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل رەت قىلغان ئادەم بىراقلا بىر مىڭ بىر يۈز تۆتكە يەتكەن بۇنىڭ ئىچىدە خىتايدىن كەلمەكچى بولغان سەككىز يۈز ئوتتۇز توققۇز نەپەر ئوقۇغۇچى ئىككى يۈز ئاتمىش بەش تەتقىقاتچى ئالىم بار ئىكەن خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە بۇنىڭ سەۋەبى ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان پەن تېخنىكا ئالاقىسىدە تۇتقان قاتتىق پوزىتسىيىسى ئىكەن ئەنگلىيە ئىستىخبارات بەشىنچى باشقارمىسى خىتاينىڭ ئەنگلىيەدىكى جاسۇسلۇق ھەرىكەتلىرىنىڭ كۆپىيىپ قالغانلىقىنى مەلۇم قىلغاندىن كېيىن ئەنگلىيەدىكى ئاساسلىق تەتقىقات ئورۇنلىرى خىتايغا ئىشىكىنى تاقىغان بىر ھۆكۈمەت مىنىستىرى خىتاينىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى بىر بىئولوگىيە شىركىتىنىڭ ئەنگلىيە ساغلاملىق مۇلازىمەت ئورگىنىنىڭ گېن ئۇچۇرلىرى ئامبىرىغا كىرگەنلىكىنى ئەيىبلىگەن ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى تەمىنلىگەن ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا ئەنگلىيەدىكى ئوكسفورد ئۇنىۋېرسىتېتى كامبرىج ئۇنىۋېرسىتېتى ئىمپېرىيە سانائەت ئىنستىتۇتى قاتارلىق داڭلىق ئالىي مەكتەپلەر رەت قىلغان ئالىملار ۋە ئوقۇغۇچىلار ئىچىدە خىتايلار كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىكەن ئىمپېرىيە سانائەت ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىشلەپ كېلىۋاتقان بەش خىتاي ئالىمى

ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا مۇداپىئە باش ئىدارىسى ساھىبخانلىقىدا چاقىرىلغان خەلقئارا مەجبۇرىي ئەمگەك تېخنىكا يەرمەنكىسىدە ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھەمدە بۇنىڭ بەدىلىگە ئىشلىنىۋاتقان مەھسۇلاتلارنى قانداق قىلغاندا تېخىمۇ ئۈنۈملۈك كونترول قىلغىلى بولىدىغانلىقى ھەر ساھەنىڭ ئورتاق مۇزاكىرىسىدە بولدى، شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇنىڭدا ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر ھەمدە ئۇلارنى ھەل قىلىش ھەققىدە بىر قاتار تەكلىپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى يىگىرمە بىرىنچى ئىيۇندىن باشلاپ رەسمىي ھالدا ئىجرا قىلىشقا باشلىغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ھازىرغىچە بىر قاتار ئۇتۇقلارنى قولغا كەلتۈرگەنلىكى مەلۇم. ئەمما خىتايدىن ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب ئەللىرىگە ئېكسپورت قىلىنىۋاتقان توۋارلارنىڭ سان ۋە مىقدار جەھەتتە غايەت زور سالماقنى ئىگىلىشى تۈپەيلىدىن بۇنىڭدا يەنىلا كۆپلىگەن يوچۇقلار مەۋجۇت بولۇپ كەلمەكتە. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ساھەدە ئىشلەشكە تېگىشلىك خىزمەتلەرنىڭ تېخىمۇ كۆپلۈكى كۈنسايىن بىلىنىشكە باشلىدى. ئەنە شۇ خىل كۆپ تەرەپلىمە مەسىلىلەرگە قاراپ چىقىش ئۈچۈن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا مۇداپىئە باش ئىدارىسى ئون تۆتىنچى مارت كۈنىدىن باشلاپ ئىككى كۈنلۈك خەلقئارا يەرمەنكە مەجلىسىگە ساھىبخانلىق قىلدى. يەرمەنكە مۇھاكىمىسىنىڭ تۇنجى قېتىملىق يىغىنىدا ئالدى بىلەن يىغىن ساھىبخانى، تاموژنا ۋە چېگرا مۇداپىئە باش ئىدارىسى سودا بۆلۈمىنىڭ ياردەمچى ئىجرائىيە كومىسسارى ئانمارى خايسىمىس سۆز ئېلىپ، مەجبۇرىي ئەمگەك تېمىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى قېتىملىق بۇ خەلقئارا يەرمەنكىنىڭ مۇھىملىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. شۇنىڭدەك، مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق بولىدىغان تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا ئاز دېگەندىمۇ ئوتتۇز مىليون ئادەمگە بىۋاسىتە باغلىنىشلىق ھادىسە ئىكەنلىكىنى، شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇنى چەكلەش، ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى توسۇش ۋە بۇنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ئارقىدىن ئامېرىكا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى روبېرت سىلۋېرس سۆز ئالدى. ئۇ سۆزىدە نۇقتىلىق قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر ۋە كەلگۈسىدە ئوخشاشلا مەجبۇرىي ئەمگەكنى ھەمدە ئۇنىڭ بەدىلىگە ئىشلەنگەن ھەر قانداق مەھسۇلاتنى مەنئى قىلىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ قانۇنىي مەجبۇرىيەتتىن باشقا يەنە بۇنىڭ يەنە ئەخلاقىي مەجبۇرىيەتكە ياتىدىغانلىقىنى، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى مۇتلەق ئۈستۈن ئاۋازدا ماقۇللانغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىڭ بۇ ساھەدىكى دەۋر بۆلگۈچ بىر قەدەم بولغانلىقىنى، بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى خىتاي بولمىغان مىللەتلەر زامانىۋى قۇللارغا ئايلاندۇرۇلغان زاۋۇتلاردا ئىشلەنگەن مەھسۇلاتلارنى ئامېرىكا چېگرىسىدا توسۇپ قېلىشتا دەسلەپكى ئۇتۇقلارنىڭ قولغا كەلگەنلىكىنى، بۇ ساھەدىكى ئاخىرقى نىشاننىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەنگەن ھەرقانداق مەھسۇلاتنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى توسۇپ قېلىش ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ قېتىمقى يىغىنغا تەكلىپ قىلىنغان كىشىلەرنىڭ بىرى ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل ئارقىدىن سۆزگە چىقتى ئۇ سۆزىدە ھازىر پۈتۈن دۇنياغا مەلۇم بولۇۋاتقان ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھادىسىسىگە داۋاملىق بىر كۆزنى قىسىۋېلىشنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى، ئۆزى بوۋاقلىق مەزگىلىدە پۈتكۈل ئائىلىسى بويىچە باشتىن كەچۈرگەن لاگېر ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك قاباھىتىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدا يېڭىباشتىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقىنى، بىڭتۇەننىڭ بولسا بۇ ساھەدىكى بايراقدارلىق رولىنى ئويناۋاتقان ئورگان ئىكەنلىكىنى، لاگېرلارغا قامىلىپ بولغان كىشىلەر باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ھەمدە قىرغىنچىلىقنىڭ بەلگىلىرىدىن بولغان جىسمانىي ۋە روھىي خورلۇقلارنىڭ ھازىر مىسلىسىز دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى، بۇنىڭدىن ئامان قالغان كىشىلەرنىڭ دەل مۇشۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى ساناپ ئۆتتى. شۇنىڭدەك خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكىلىۋاتقان مىڭلىغان ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ يېرىم ھەربىي تۈزۈم شەكلىدە مەشىققە سېلىنىۋاتقانلىقىنى، شۇ سەۋەبتىن مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ ئاددىيلا ئەمگەككە سېلىش بولماستىن پۈتكۈل ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى ۋەيرانچىلىققا سېلىۋاتقان، مىليونلىغان ئائىلىلەرنى جۇدالىققا گىرىپتار قىلىۋاتقان زور ئىجتىمائىي مەسىلە ئىكەنلىكىنى، مۇشۇنداق رېئاللىق ئاستىدا غەرب بازىرىنىڭ داۋاملىق ھالدا خىتاي بىلەن سودا ئالاقىسىدا بولۇشىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توسۇشقا غايەت زور دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى شەرھلىدى. شۇ قاتاردا ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا مۇداپىئە باش ئىدارىسىنىڭ مۇۋەققەت باشلىقى تروي مىللېر ئايرىم سۆز قىلدى. ئۇمۇ مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ قانۇنغىلا ئەمەس، يەنە ئەقەللىي ئەخلاق نىزاملىرىغىمۇ خىلاپ قىلمىش ئىكەنلىكىنى، ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ھەمدە ئۇلار قۇربانلىق قىلىنىۋاتقان بۇ خىل قەبىھلىكنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك چەكلەشتە بۇ خىزمەتلەرنى تېخىمۇ كۆپ ساھەگە كېڭەيتىشنىڭ لازىملىقىنى تەكىتلىدى. شۇنداقلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنىدىغان توققۇز ئايدىن بۇيان ئامېرىكا تاموژنىسى بىر ياقلىق قىلغان تاۋارلارنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى سخېمىدا كۆرسەتتى. ئۇنىڭدا كۆرسىتىلىشىچە، ھازىرغا قەدەر ئامېرىكا تاموژنىسى ئۈچ مىڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز يەتتە قېتىملىق يۈك توشۇلمىسىدىن تۆت يۈز يىگىرمە تۆت قېتىملىقىنى رەت قىلغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ خىل توشۇلمىلارنىڭ سانى ۋە قىممىتى ئىزچىل تۆۋەنلەپ ماڭغان. ئەكسىچە مالايسىيا ۋە ۋيېتنامدىن كەلگەن ماللارنىڭ سانى تېزدىن ئاشقان ھەمدە توققۇز يۈز مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا يېقىنلاشقان. شۇنىڭدىن كېيىن ئۆتكۈزۈلگەن مۇھاكىمە باسقۇچىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ھەر قايسى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مەركىزىي تېمىلىرىدىن بولدى. ئامېرىكا ئەمگەك مىنىستىرلىقىنىڭ ياردەمچى مىنىستىرى سىيا لى ئەمگەك مىنىستىرلىقىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق مەھسۇلاتلار ۋە تەمىنلەش زەنجىرىنى چەكلەش ساھەسىدىكى خىزمەتلىرى، جۈملىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنغاندىن بۇيانقى تەرەققىياتلار ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. شۇنىڭدەك ئەمگەك مىنىستىرلىقىنىڭ ھەر قاچان مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش مەسىلىسىدە ئەمەلىي يوسۇندا ئىش كۆرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسى قارمىقىدىكى ئىستىخبارات پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ خادىملىرىدىن ئېلنىگار ئىلتەبىرمۇ مۇھاكىمە ئىشتىراكچىلىرى قاتارىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق بەزى مەسىلىلەر ھەققىدە چۈشەنچە بەردى. Family values, religious beliefs, cultural traditions is effectively eliminated. ئۇنىڭ بايان قىلىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە ياكى بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك تەمىنلەش زەنجىرىگە باغلىنىشلىق بولغانلىكى ھەر قانداق مەھسۇلاتنى ئامېرىكا تاموژنىسىدىن ئۆتكۈزمەسلىك بەكمۇ زور سالماقتىكى خىزمەت. يەنە كېلىپ بۇنىڭدا بىر قېتىملا تىزىملاشتۇرۇشتىن كېيىنلا بىرەر شىركەت ياكى زاۋۇتنىڭ مەھسۇلاتىنى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق ئەمەس دەپ مۇقىملاشتۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ. بۇنىڭدا ئىزچىللىق ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك تەھقىقلەش داۋام قىلىشى لازىم. بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدىكى قانۇن ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغاندىن بۇيان بىر قىسىم توۋارلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا تەييارلىنىپ ئۈچىنچى بىر مەملىكەتكە يۆتكىلىشى ھەمدە شۇ جايدا ئوراپ قاچىلىنىپ ئامېرىكا بازىرىغا يوللىنىشى كۆپلەپ بارلىققا كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم شۇڭا بۇ جەھەتتىمۇ تېگىشلىك بولغان تەدبىرلەر ئېلىنىشى لازىم. يەنە كېلىپ بىڭتۇەن باش بولۇپ ئىجرا قىلىۋاتقان پاختا ۋە باشقا مەھسۇلاتلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى نۆۋەتتە ئائىلىلەرنى ۋەيران قىلىش ۋە ئاياللارنى تۇرمۇش جەھەتتىكى ئەركىدىن مەھرۇم قىلىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىرغىنچىلىق قىلمىشىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمىغا ئايلىنىپ قالغانلىقى ئۈچۈن بۇ مەسىلىگە قانداق مۇئامىلە قىلىش ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توسۇشتىكى ئەڭ مۇھىم چارىلەردىن ھېسابلىنىدۇ. شۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ قىرغىنچىلىق سىياسىتىگە شېرىك بولۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. شۇ قاتاردا سۆز ئالغانلاردىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ خەلقئارا ئەمگەك مەسىلىلىرى بويىچە ئالاھىدە مەلۇماتچىسى كېللى رودرىگۇز، ئامېرىكا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ ياردەمچى مىنىستىرى بىرجېت مەكگاۋرون قاتارلىقلارمۇ مەجبۇرىي ئەمگەك ساھەسىدىكى يوچۇقلار ۋە ھەر قايسى مىنىستىرلىقلارنىڭ بۇ مەسىلىدىكى ھەمكارلىقىنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە ئېلىپ چىقىش ھەققىدە توختالدى. يىغىننىڭ باشقا باسقۇچلىرىدا ئون مەيدان مۇھاكىمە ئۇيۇشتۇرۇلغان بولۇپ، ھەر قايسى ھۆكۈمەت تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرى ۋە مۇتەخەسسىسلەر مەجبۇرىي ئەمگەك تېمىسىدا ئوخشىمىغان نۇقتىلاردىن پىكىر يۈرگۈزۈش ۋە ئۆز تەۋسىيەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تەكلىپ قىلىنغان.
شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى تۇرپاندا جاللات شېڭ شىسەي تەرىپىدىن ۋەھشىيلەرچە ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى. مۇتەخەسسىسلەر ئازغىنە كەم يۈز يىل مۇقەددەم يۈز بەرگەن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىغا قىلىنغان بۇ زەربىلەرنىڭ نۆۋەتتە شەكلى ئۆزگەرگەن ھالدا ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈشمەكتە. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پىروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئاچىل ئاچىل گۈلۈم ئاچىل ئوت يۈرەك شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى سەپداشلىرى بىلەن بىرلىكتە شېڭ شىسەي تەرىپىدىن جادۇغا بېسىلىپ تۇرپاندا قەتلى قىلىنىدۇ ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ھەققىدە يېزىلغان ماتېرىياللارغا ئاساسلانغاندا ئۇ ئۆلتۈرۈلۈش ئالدىدا ياشىسۇن ئەركىنلىك ياشىسۇن ئازادلىق دەپ ياڭراق شوئار توۋلاپ ئەركىنلىكنىڭ ئۆلۈمدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى ئۆلۈم ئالدىدىكى مەردانىلىقى بىلەن جاكارلايدۇ شائىر ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ئاشۇ ۋاقىتتا ئوتتۇز ئىككى ياش ئىدى شائىر ئەينى دەۋردە مۇستەبىت ھاكىمىيەتكە قارشى قەلىمى ئارقىلىق خەلقنى ئويغاتقان بولۇپ بۇ ئەينى دەۋردىكى ھاكىمىيەتنى قاتتىق ئەندىشىگە سالغان ئۇ ئەينى ۋاقىتتا يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن كەسكىن قىلىپ مۇنداق دەپ يازغان

مىللەتچى ۋە رېئالىست بىر شائىر ئۇ بىر تەرەپتىن مىللەتنى ئويغىنىشقا چاقىرغان ۋە بۇ يولدا مەكتەپ ئاچقان كۇتۇپخانا ئاچقان ئوتلۇق شېئىرلىرى بىلەن دۈشمەننىڭ كۆزىگە مىختەك قادالغان بۇنىڭ بىلەنلا كۇپايە قىلماستىن تەشكىلات قۇرۇپ خىتاي ھاكىمىيىتىگە قارشى قوزغىلاڭ كۆتۈرۈشكە تەييارلانغان بۇ جەرياندا مۇشۇ خائىنلارنىڭ پاش قىلىپ قويۇشى بىلەن جاللات شېڭ شىسەي تەرىپىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز

ئاز كەم بىر ئەسىردىن كېيىن يەنە ئوخشاش خەلقنى ئويغاق تۇتۇپ تۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلار تۈرمىلەرگە تاشلاندى لاگېرلارغا سولىنىپ ئىز دېرەكسىز غايىب قىلىۋېتىلدى ھەتتا بەزىلىرى ئېغىر قىيىن قىستاقلاردا جان ئۈزدى ئۆزگىچە ئويغاق پىكىرلىرى بىلەن ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغان يازغۇچى شائىرلار ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭلا دىققىتىنى تارتىپ قالماستىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭمۇ تۇتقۇن قىلىش ئوبيېكتى بولغانىدى مودېرنىست شائىر ۋە يازغۇچى پەرھات تۇرسۇننىڭ ئون ئالتە يىللىق كېسىلگەنلىكى نۆۋەتتە ئاتۇشتىكى ئاغۇ تۈرمىسىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقى رادىيومىز تەرىپىدىن دەلىللەنگەن ئىدى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى دەرسلىكى سەۋەبلىك تۇتقۇن قىلىنغان ۋە ئېغىر جازاغا ھۆكۈم قىلىنغان مائارىپ نازارىتىنىڭ سابىق نازىرى ساتتار ساۋۇت ئون بەش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان يازغۇچى يالقۇن روزى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى رادىيومىزنىڭ تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا كېسىلىپ بولغانلىقى ۋە نۆۋەتتە تۈرمىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان خەلقئارادا تونۇلغان فولكلورشۇناس راھىلە داۋۇت قاتارلىقلار ئەنە شۇلارنىڭ جۈملىسىدىندۇر ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ خىتاي ھاكىمىيىتى بىر تەرەپتىن ئەدەبىياتنى تەشۋىقات قورالى سۈپىتىدە ئىشلەتكەن بولسا ئۇيغۇرلارنىڭ مۇنەۋۋەر يازغۇچى شائىرلىرىنى كونترول قىلىشقا ھەتتا يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەن سەۋەبلەردىن شۇ خىتاي ھاكىمىيىتىمۇ بىر تەرەپتىن ئەدەبىياتنى تەشۋىقات ۋاسىتىسى قىلىپ ئىشلەتكەن بولسا يەنە بىر تەرەپتىن ئەدەبىياتچىلارنى كونترول قىلىشقا تىزگىنلەشكە بولۇپمۇ مۇنەۋۋەر يازغۇچى ۋە شائىرلارنى يوقىتىشقا تىرىشىپ كەلگەن ئۇيغۇر شائىر يازغۇچىلىرىدىن ئابدۇقادىر داموللام مۇشۇ ئەسەر ۋە پىكىرلىرى سەۋەبلىك سۇيىقاست بىلەن ئۆلتۈرۈلگەن ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، مەمتىلى تەۋپىق شېئىرلىرى تۈپەيلى شۇ شېڭ شىسەي تەرىپىدىن قەتلى قىلىندى. لۇتپۇللا مۇتەللىپمۇ شۇنداق قەتلى قىلىنغان. ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، نىمشېھىت، زۇنۇن قادىرى، مىرزاھىت كېرىمى قاتارلىق يازغۇچى شائىرلىرىمىز ئەسەرلىرى سەۋەبلىك ئۇزۇن يىللار كوممۇنىست خىتاي زىندانلىرىدا ياتقان ھازىرمۇ مۇشۇ ئابدۇقادىر جالالىدىن ۋاھىتجان ئوسمان يالقۇن روزى قاتارلىق شائىر ۋە ئەدەبىيات تەتقىقاتچىلىرى لاگېرلاردا ۋە تۈرمىلەردە ياتماقتا ئامېرىكا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى ئېلان قىلغان ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىللىق يېزىش ئەركىنلىكى كۆرسەتكۈچى دوكلاتىدا كۆرسىتىشىچە خىتاي يازغۇچى زىيالىي ۋە تەتقىقاتچىلار ئەڭ كۆپ قامالغان دۆلەت قاتارىدىن ئورۇن ئالغان بولۇپ مەزكۇر دوكلاتقا قاماقتىكى قىرىق نەپەر ئۇيغۇر زىيالىيسى كىرگۈزۈلگەن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئانا تىل تور مەكتىپىنىڭ مۇدىرى شائىر مۇيەسسەر ئابدۇلئەھەد خەندان خانىم ئوقۇغۇچىلىرىغا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ھەققىدە مەخسۇس دەرس ئورۇنلاشتۇرغان ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بالىلارغا قەھرىمان ئەجدادلىرىنى تونۇتۇشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى مەن ئوقۇغۇچىلىرىمغا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى ھەققىدىكى كەلگۈسىنىڭ شائىرى ناملىق دەرسنى دەرس قىلىپ ئۆتكەن چېغىمدا ئوقۇغۇچىلارغا ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى ھەققىدە بەزى ئۇچۇرلارنى ئالدىن تونۇشتۇردۇم بىز ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنى پەقەت شائىر ئەمەس، بەلكى ناھايىتى جەڭگىۋار بىر جەڭچى سۈپىتىدە تونۇدۇق. ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئىككىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئويغان ۋە ئاچىل دېگەن شېئىرلىرىنى چوڭ ئاق رەختكە چوڭ خەتلىك قىلىپ يېزىپ كوچىلارغا چاپلىغان. بۇ سېلىشتۇرساق ھازىرقى نامايىشلىرىمىزغا ئوخشاپ قالىدۇ، بەلكى ھازىرقى نامايىشلىرىمىزدىن بەكرەك بىر جەڭگىۋارلىق دېيىشكە بولىدۇ، چۈنكى ئابدۇخالىق ئۇيغۇر زالىملارنىڭ ئىچىدە ئەينى ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ دەرھال تۇتقۇن قىلىنىدىغانلىقىنى بىلەتتى. مانا مۇشۇنداق بىر تىز پۈكمەس روھقا ئىگە بىر كىشى بالىلارغا چوقۇم ئۆگىتىلىشى كېرەك، ئۇنىڭ قانداق جەڭ قىلغانلىقى، ئۇنىڭ ئاخىرىدا قانداق ۋاپات بولغانلىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى بالىلارغا بىلدۈرۈلگەندە، بالىلار بىرىنچىدىن، دۈشمەننىڭ بىزنىڭ قانداق كىشىلىرىمىزنى تاللاپ ئۆلتۈرىدىغانلىقى، يەنى دۈشمەننىڭ قانداق كىشىلىرىمىزدىن قورقىدىغانلىقى، يەنە بىر جەھەتتىن، بىزنىڭ. قانداق ئاتا بوۋىلىرىمىزنىڭ بولغانلىقىنى بىلىپ چوڭ بولىدۇ بۇ ۋاقىتتا دۈشمەنگە نىسبەتەن غەزەپ نەپرىتى ئېنىق ئۆزىنىڭ ئەجدادلىرىغا نىسبەتەن مۇھەببىتى چوڭقۇر بولىدۇ يەنە بىر نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقان چاغدا ئابدۇخالىق ئۇيغۇر ۋە شۇ قاتاردىكى سەپداشلىرى ئىنتايىن ئېچىنىشلىق ھالدا ئۆلتۈرۈلگەن بۇ دۈشمەننىڭ يەنە قانچىلىك زالىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ بىز بالىلىرىمىزغا دۈشمەننى ئېنىق تونۇتۇپ چوڭ قىلمىساق كەلگۈسىدە بالىلار ئۆزىنىڭ دۈشمىنىنى بارا بارا ئۇنتۇپ قېلىپ ئىككىنچى ئۈچىنچى ئەۋلاد تۆتىنچى ئەۋلادقا كەلگەن چاغدا بەلكىم بىزنىڭ مۇھاجىرەتتىكى بالىلىرىمىز ئۆزىنىڭ دۈشمىنىنىڭ كىم ئىكەنلىكى ھەققىدە ئېنىق چۈشەنچىگە ئىگە بولماي قېلىشى مۇمكىن شۇڭا بىز ھازىر چوقۇم كەينىدىن كېلىۋاتقان ئىزباسارلىرىمىزنى ئۆزىمىزدەك قىلىپ چىقىشقا ئىشەنچ باغلاپ ئۆزىمىزدەك تارىخنى بىلەلەيدىغان قىلىپ چوڭ قىلىشىمىز كېرەك شۇنداق بولغاندا مەيلى ئابدۇخالىق ئۇيغۇر بولسۇن مەيلى باشقا جەڭگىۋارلىرىمىز بولسۇن ئۇلارنىڭ روھى قورۇنمايدۇ ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ئاخىرىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلارنىڭ مىللىتى ئالدىدىكى مەسئۇلىيتىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى يازغۇچى شائىرلارنىڭ مەسئۇلىيتى ناھايتى چوڭ يازغۇچى شائىرلىرىمىز بولۇپمۇ دىئاسپورادىكى يازغۇچى شائىرلىرىمىز مۇشۇ سىياسىي ھاكىمىيەتنىڭ ئالدامچىلىقىنى كۆزبويامچىلىقىنى يامان نىيىتىنى پاش قىلىپ خەلقنىڭ كۆزىنى ئېچىشى كېرەك مىللەتكە ئۈمىد ۋە جاسارەت بېغىشلىشى كېرەك بىزنىڭ سەنئەت ئۈچۈن سەنئەت دەيدىغان بىر لۈكسىمىز يوق ۋەتەن ۋە مىللەتنى قۇتقۇزۇشنى ئاساسىي مەقسەت قىلىشىمىز كېرەك بۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇ دىئاسپورادا بىر داۋا ئەدەبىياتىنى يارىتىشىمىز كېرەك

ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا كورلىدىكى تىجارەتچى مەخمۇت مەمەتنىڭ مۇددەتسىز كېسىلىپ كەتكەنلىكى ئاشكارىلانغان ئىدى ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى مەخمۇت مەمەتنىڭ جازا مۇددىتىنىڭ مەلۇم سەۋەبلەر بىلەن يېقىندا يىگىرمە يىلغا چۈشۈرۈلگەنلىكىنى ئىنكاس قىلدى مۇخبىرىمىزنىڭ ئېنىقلاشلىرى داۋامىدا مەخمۇت مەمەت ئائىلىسىنىڭ پىلاندىن سىرت تۇغۇلغان ئۈچ پەرزەنتى ئۈچۈن جەمئىي ئۈچ يۈز يەتمىش توققۇز مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلىگەنلىكى، شۇنىڭدىن بىر يىلچە كېيىن جازا مۇددىتىنىڭ يىگىرمە يىلغا چۈشۈرۈلگەنلىكى ئايدىڭلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان، ۋەزىيەتتىن خەۋەردار بىر كىشىنىڭ رادىيومىزغا ئەۋەتكەن ئىنكاسىدا، ئۇيغۇر ئېلىدە يېقىنقى يىللاردا ئاتالمىش قانۇن بېدىكلىرى پەيدا بولغانلىقى، ئۇلارنىڭ تۇتقۇن ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن كۆپ مىقداردا پۇل ئېلىپ، تۇتقۇننىڭ جازا مۇددىتىنى چۈشۈرۈپ بېرىشكە، ياكى نۇقتىلىق كىشىلەرنىڭ ئارخىپىدىكى قارا چېكىتنى يۇيۇۋېتىشكە ۋەدە بېرىدىغانلىقى، بۇ ۋەدىلەرنىڭ ناھايىتى ئاز بىر قىسمىنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقى، كۆپىنچە ھاللاردا تۇتقۇن ئائىلىلىرىنىڭ زىيانغا ئۇچرايدىغانلىقى قەيت قىلىنغان. ئىنكاستا يەنە بۇ ئەھۋالنىڭ پاكىتى سۈپىتىدە كورلىدا مۇددەتسىز كېسىلىپ كەتكەن تىجارەتچى مەخمۇت مەمەت ئائىلىسىنىڭ قانۇن بېدىكلىرىگە تۆت يۈز مىڭ يۈەن پۇل تۆلەش ئارقىلىق ئۇنىڭ جازا مۇددىتىنى يىگىرمە يىلغا چۈشۈرگەنلىكى قەيت قىلىنغان. ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا مەخمۇت مەمەتنىڭ پىلاندىن سىرت ئۈچ پەرزەنتى بولغانلىقى ۋە تۈركىيەنى زىيارەت قىلغانلىقى ئۈچۈن مۇددەتسىز كېسىۋېتىلگەنلىكى ئاشكارىلانغان ئىدى بىز يۇقىرىقى ئەھۋالنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن مەخمۇت مەمەتنىڭ تۈركىيەدە ئالتە پەرزەنتى بىلەن بىرلىكتە ياشاۋاتقان ئايالى كىفايە خانىمدىن مەلۇمات سورىدۇق

ياكى زور مىقداردا پارا بەرگەنلىكىدىن خەۋىرى يوقلۇقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرلىكتە، پىلاندىن سىرت تۇغۇلغان ئۈچ پەرزەنت ئۈچۈن جەمئىي ئۈچ يۈز يەتمىش توققۇز مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلىگەنلىكىدىن خەۋىرى بارلىقىنى بايان قىلدى.
شۇ جەرىمانە قويۇپتىكەن، بۇ جەرىمانىلەرنىڭ ھەممىسىنى تۆلەپتۇ ئەمدى. كىم تۆلىدى بەك ئېنىق ئۇقمىدىم. شۇ جازاسى ئېغرىپ كەتمىگەي دەپ ھەممىنى تۆلەپتىكەن، شۇنى تۆلىگەن بولسىمۇ ئەمدى شۇ ئاشتاق.
بۇ ھەقتە قولىدا ئۈچ پارچە جەرىمانە تالونى بارلىقىنى ئەسكەرتكەن كىفايە خانىم يېقىندا يولدىشىنىڭ جازا مۇددىتىنىڭ ئون توققۇز يىللىق ئىكەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
نېمە، پىلاندىن سىرت پەرزەنتلىك بولغان، چەت ئەلگە چىققان دەپ. ئون توققۇز يىللىق كېسىۋېتىپتۇ دەپ ئاڭلىدىم.
مەخمۇت مەمەت كورلىدا ئالتە پەرزەنتى ۋە بىر كېلىنى بىلەن بىرلىكتە كېسىلىپ كەتكەن. يەتمىش سەككىز ياشلىق خەلچەم پازىل ئىسىملىك ئايالنىڭ ئوغلى بولۇپ، بۇ قېتىمقى ئېنىقلاشلىرىمىزدا كورلىدىكى بىر ساقچى خادىمى. ۋەيدىسمۇ. ياخشى، ياخشى. ھە، قانداق ئەھۋالىڭلار، ياخشىمۇ؟
ياخشى، ياخشى.
ماۋۇ كورلىدىكى قارايۇلغۇندىكى بىر ساقچىخانىنىڭ تېلېفونىمۇ؟ ھەئە. ھازىر نېمە ئىش قىلىۋاتىسىلەر، ھازىر نېمە ئىشلار بىلەن؟
شۇبە، شۇبە، دەرۋازىنىڭ تۈۋىدە. جەببۇڭ خالىغاي، ئەمىيە جەببۇڭ بولغاندىن كېيىن
مەخمۇت مەمەتنىڭ پىلانلىق تۇغۇتقا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقى سەۋەبىدىن يىگىرمە يىللىق كېسىلگەنلىكىنى دەلىللىدى. بۇ ئاستىدىكى يەتمىش سەككىز ياشلىق خەلچەم پازىل دېگەن ئايالنىڭ بالىلىرىدىن ھازىر قانچىسى تۈرمىدە، ھازىر قانچىسى سىرتىدا.

ئۇندا ئۈچ بالىسى شۇ پىلاندىن ئارتۇق بولغان بولامدۇ؟ ھە شۇ. قانچە يىللىق كېسىلگەن بولدى؟
يىگىرمە يىل. يىگىرمە يىلمۇ؟ قەيەردە جازا مۇددىتىنى قەيەردە ئۆتەۋاتىدۇ ھازىر؟ كەيفاچۈ. كەيفاچۈدە. ئەمما ئۇ بۇ جازا مۇددىتىنىڭ ئەسلىدىكى مۇددەتسىزدىن ئۆزگەرتىلگەنلىكى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىدى. ئەمدى سىز ئىككى ئۈچۈن يەنە پىلانلىق تۇغۇتقا خىلاپ بولغانلىق ئۈچۈن ئەكېتىسىلە شۇنداققۇ ئەسلىدىكى؟ ھەئە. مۇددەتسىز كېسىلگەن دەپ ئاڭلىغان ھەم بۇ ساقچىلار شۇنداق دېگەنتى بىز ئالدىنقى يىلى بۇ تېلېفون قىلغان چاغدا. ئۇيغۇر ئېلىدا تۇتقۇن ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ ئىزچىل تەقىب ئاستىدا ياشاۋاتقانلىقى، ھەر خىل سىياسىي ئۆگىنىش، ھەتتا بەزىدە مەجبۇرىي ئەمگەكلەرگە سېلىنىۋاتقانلىقى كۆپلىگەن پاكىتلار بىلەن ئاشكارىلانغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇلارنىڭ قانۇن بېدىكلىرى تەرىپىدىن قاقتى-سوقتى قىلىنىۋاتقانلىقى ھەققىدە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئىنكاسلار يوق دېيەرلىك ئىدى. ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان لاگېر شاھىتى زۇمرەت داۋۇت ئىلگىرى ئۇيغۇر رايونىدا پارا بېرىش ئارقىلىق جازانى يېنىكلىتىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى كەڭرى بولغان بولسىمۇ، خىتاينىڭ ھەممە يېرىدە مەن كىچىكىمدىن تۇغۇلۇپ چوڭ بولغانغا قەدەر مۇشۇنداق ئوتتۇرىدا قىلالمىغان ئىشنى مەن قىلىپ بېرىمەن دەپ يول ئارقىلىق تونۇش ئارقىلىق بېجىرىلەتتى لېكىن مەن مۇشۇ ئەڭ ئاخىرقى قېتىم ۋەتەندىن قايتىدىغان ۋاقتىدا بەك چىڭىپ كەتتى. ئۇنداق ئىش مۇمكىن بولمايدۇ. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىنكى چوڭ تۇتقۇندا بۇنىڭغا ئىمكان قالمىغانلىقى ۋە خىتاي ھاكىمىيەت قاتلىمىدىكى خېلى نەپسى يوغان ئەمەلدارلارنىڭمۇ پارا ئېلىشقا جۈرئەت قىلالماس بولۇپ قالغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
قانۇن ئورگانلىرىغا ھۆكۈمەتنىڭ ئورگانلىرىدىكى ئادەملەرنىڭ شۇنداق دەرس يېگۈزدۈرۈۋەتتىكى، ئۇ ھۆكۈمەتنىڭكى تۆمۈر تەخسىسىدە تاماق يەۋاتقانلارنىڭ ھېچقايسىسى ئۇنداق ھېلىقى پارا ئېلىپ بېرىش قىلالمايدۇ.
ئۇ ئۆزىنىڭمۇ پىلاندىن سىرت بىر پەرزەنتى ئۈچۈن ئون سەككىز مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلىگەنلىكىنى ئەسكەرتىپ، مەھمۇت مەمەت ئائىلىسى تۆلىگەن ئۈچ يۈز يەتمىش توققۇز مىڭ يۈەننىڭ پارا بولماستىن، ئايالى دېگەندەك جەرىمانە بولۇش ئېھتىماللىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ئاشۇ ئايالنىڭ ئۈچ يۈز نەچچە مىڭ كوي جەرىمانە تۆلىدىم دېگىنى توغرا. چۈنكى مەنمۇ بالامغا تۇغۇت جەرىمانىسىنىڭ ئەڭ تۆۋىنىنى مەن تۆلىگەن، ئون سەككىز مىڭ تۆت يۈز كوي. چۈنكى مېنىڭ ئۈچىنچى بالامنى تۇغمىسا بومايدۇ، تۇغمىسا ھاياتى خەۋپ ئىچىدە دېگەن مېنىڭ ئىسپاتىم بار، ھازىرغىچە بار. لېكىن ئاشۇ يىل سانىغا قاراپ، بالىنىڭ سانىغا قاراپ، ھە، مەسىلەن، مۇشۇ تۆتىنچى بالىغا ھەسسىلەپ، ئىككىنچىسىنىڭ، ئىككىنچى، ئۈچىنچى بالىغا تۆلىگەننىڭ بىر ھەسسىچىلىك چىلىك دېگەندەكچۇ؟ ئۈچ يۈز نەچچە مىڭ تۆلىگەن بولسا، ئاشتا تۆلىگەنلەر بار، راست بار. لېكىن ئاۋۇ ئوتتۇرىدا ماڭىدىغان بېدىكچى مېدىكچى دېگەنلەر ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىز، ئون يەتتىلەردە ئۇ مۇمكىن ئەمەس.
نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپىنىڭ يېتەكچىسى، سابىق ئادۋوكات بەختىيار ئۆمەر ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇننىڭ دەسلەپكى يىللىرىدا بولمىسىمۇ، يېقىنقى ئىككى يىلدا قانۇن بېدىكلىرىنىڭ قايتا پەيدا بولغانلىقى ۋە تۇتقۇن ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنى قاقتى-سوقتى قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. ئەگەر سىياسىي جىنايەتچىلا بولمىسا، خىتايدا ھەرقانداق جىنايەتنى يېنىكلىتىش، جازاسىنى بىكار قىلىش ياكى ئۇ ئادەمنى شۇ خىلدىكى جازادىن ئاقلاپ چىقىرىپ كەچۈرۈم قىلىش ئەھۋاللىرى ھەقىقەتەن مەۋجۇت ھەم بۇنى پۇل ئارقىلىق قىلغىلى بولىدۇ. ئەمدى بۇ لاگېر ئېچىلغاندىن كېيىن ھېچقانداق بۇنداق ئۇسۇللار قالمىغانتى. ھەقىقەتەن كېيىنكى ۋاقىتلاردا مۇشۇ لاگېرغا كىرىپ كەتكەنلەر ياكى شۇ سەۋەبتىن كېسىلگەنلەر بولسۇن، بۇلارنى قانۇننىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا ھەمكارلىشىپ قاقتى-سوقتى قىلىدىغان، مەسىلەن، پۇلى بارلارنى بىلسە، بالىلىرىڭنى، ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭنى ئەچىقىپ بېرىمەن دەپ قاقتى-سوقتى قىلىدىغان ئەھۋال ھەممە يەردە يۈز بەرگەن. ھەتتا بۇنىڭكى سانى بىر نەچچە مىليونغىمۇ بارغان پۇل سانى بۇ يەردىن ئەچىقىپ بېرىش ھەققى. قانۇن بىلەن باشقۇرۇلمايۋاتقان بىر دۆلەتتە ھەر قانداق بىر شەكىلدىكى قاقتى سوقتى قىلىشنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى ئەسكەرتكەن بەختىيار ئەپەندى بۇ ھەقتە ئۆزلىرىگە كەلگەن ئىنكاسلارنىڭمۇ بارلىقىنى ئەسكەرتتى. لېكىن خىتايدا ھېچقانداق قانۇننىڭكى مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى ھەممىمىز بىلىمىز بۇنى. ئاتالمىش قانۇن ئىجرا قىلغۇچىلار ياكى يەرلىك سىياسەت خالىغىنىنى قىلىدۇ. ھەقىقەتەن بۇ بېدىكچىلىك ناھايىتى بازار تاپقان بىر ئەھۋال يۈز بەرگەن. بۇنىڭكى نۇرغۇن گۇۋاھچىلارنىڭكى گۇۋاھلىقلىرىنى ئاڭلىدۇق. بەختىيار ئەپەندى يەنە مەخمۇت مەمەت ئائىلىسى تۆلىگەن ئۈچ يۈز يەتمىش توققۇز مىڭ يۈەن پۇل، مەيلى جەرىمانە ياكى پارا بولسۇن، ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىقتىسادىي ۋەزىيىتى كۆزدە تۇتۇلسا، بۇنىڭ ناھايىتى ئېغىر بىر ئىقتىسادىي بەدەل ئىكەنلىكى، ئەمما جازا مۇددىتىنىڭ مۇددەتسىزدىن يىگىرمە يىلغا چۈشۈرۈلۈشىنىڭ تىلغا ئالغۇدەك دەرىجىدە چوڭ ئۆزگىرىش ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئەمدى بۇ كىشىنىڭكى مۇددەتسىز كېسىلىپ، ناھايىتى زور بىر سوممىدا جەرىمانە ئېلىنغاندىن كېيىن، ئۇنىڭكى يىگىرمە يىلغا چۈشۈرۈلگىنى ئەمەلىيەتتە بىر قاقتى-سوقتى. ھېسابلىنىدۇ چۈنكى بۇ مۇددەتسىز دېگەن يىگىرمە يىل دەيدىغان بىر ئاتالغۇمۇ بار ئەمەلىي چۈنكى بۇ مۇددەتسىز كېسىلگەن كىشىلەر ئادەتتە يىگىرمە يىل ئەتراپىدا قويۇپ بېرىلىدۇ ئاندىن كېيىن بۇ بۇ ئادەمنىڭكى ئاتالمىش جىنايىتىمۇ ئىقتىسادىي جەھەتتە جەرىمانە قويۇلىدىغان بىر جىنايەت ئەمەس يەنى بۇ ئادەم يا قاتناش ۋەقەسى پەيدا قىلمىغان يا مال مۈلۈك زىيان ئۇچراتقان يا باشقا بىر نەرسە يوق يەنى بۇ ئادەمنىڭ مال مۈلكى بولغانلىقى ئۈچۈن

تەڭرىتاغ تورىنىڭ سەككىزىنچى مارتتىكى خەۋىرىدە بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى ناملىق كۆپ قىسىملىق ئۇسسۇللۇق ئوپېرا ھەققىدە خەۋەر بېرىلگەن خەۋەردە يەنە بۇ ئوپېرادا خىتاينىڭ خەن سۇلالىسى بىلەن قەدىمكى خوتەن دىيارىدىكى بەگلىكلەرنىڭ مۇناسىۋىتى ۋە خەن سۇلالىسىنىڭ ھونلارنىڭ تەھدىتىنى يوقاتقانلىقى ھەققىدىكى مەزمۇنلارنى ئەكس ئەتتۈرۈشتە خىتاينىڭ تارىخىي كىتابلىرى ۋە خوتەن نىيەدىن تېپىلغان ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلاردىن پايدىلانغانلىقى قەيت قىلىنغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتىشىدە قانداق سىياسىي مەقسەت يوشۇرۇنغان؟ بۇلاردىكى ۋەقەلىك ۋە ئاتالمىش دەلىللەر تارىخىي چىنلىققا ئۇيغۇنمۇ؟ دىققىتىڭلار تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن. شى جىنپىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى بولغان ئون يىلدىن بۇيان، ئىلگىرىكى يىللاردىكى شىنجاڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى دېگەنگە يەنە جۇڭخۇا بىرلىكى ئېڭى نامىدىكى خىتاي مىللەتچىلىكى، ۋە شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش نامىدىكى ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت جەھەتتىمۇ خىتايلاشتۇرۇشنىڭ قوشۇلۇشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى سەككىزىنچى مارت كۈنى خىتايدا ئىككى يىل زور مەبلەغ سېلىنىپ تەييارلانغان بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى ناملىق كۆپ پەردىلىك ئۇسسۇللۇق ئوپېرادا نىيە خارابىسىدىن تېپىلغان بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى دېگەندەك خىتايچە خەتلەر يېزىلغان بىر يەڭلىككە باغلىق ھېكايە توقۇپ چىقىلغان. بۇنىڭدا خىتاينىڭ خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي رايوندىكى قەدىمىي خوتەن دىيارىدىكى بەگلىكلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرى ۋە غەربىي رايوننى تىنچلاندۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان ئاتالمىش ئۇرۇش غەلىبىسى تېما قىلىنغان. خەۋەردە يەنە بۇ سىمۋوللۇق ئوپېرانى تەييارلاشتا، خىتاينىڭ تارىخىي كىتابلىرىدىكى بايانلار ۋە خوتەن نىيەدىن تېپىلغان خىتايچە خەتلەر يېزىلغان ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلار، يەنى بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىقتى دېگەن خەت يېزىلغان يەڭلىكتىن ئىلھام ئېلىنغانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە خىتاي ۋە ئۇيغۇر ئارتىسلىرى بىرلىشىپ رول ئالغان بۇ ئۇسسۇللۇق ئوپېرانىڭ خىتاي پايتەختى بېيجىڭ ۋە باشقا جايلاردا ئوتتۇز نەچچە قېتىم قويۇلۇپ ئالقىشقا ئېرىشكەنلىكى

خەن سۇلالىسى پادىشاھى شەندى دەۋرىدە پالچىلار ئاسماندىكى بەش يۇلتۇزنىڭ بىر سىزىققا كەلگەنلىكىگە تەبىر بېرىپ، بۇ ياخشىلىقنىڭ بېشارىتى دېگەنلىكى ئۈچۈن پادىشاھ شەندىنىڭ غەربىي رايوندىكى ھونلارنى باستۇرۇشقا ئەسكەر ئەۋەتىپ، غەلىبە قازانغانلىقى ھېكايە قىلىنغان. ئامېرىكىدىكى ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلىنىڭ قارىشىچە، ئوپېرادىكى مەزمۇنلار خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقات ئېھتىياجىغا ئاساسەن توقۇپ چىقىرىلغان ھېكايىلەر بولۇپ، بۇ ئالدى بىلەن خىتاينىڭ ئۆزى ئېلان قىلغان تارىخىي كىتابلىرىدىكى ئەسلى بايانلارنىمۇ ئاستىن ئۈستۈن قىلىۋەتكەن يالغان ھېكايىلەر ئىكەن.
خىتاي ھازىر يېڭىدىن ھېكايە توقۇپ چىقتى. بۇ ھېكايە نېمە دېسە، خەن سۇلالىسى دەۋرىدە مېتال، ياغاچ، سۇ، ئوت، توپا دېگەن مۇشۇ بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىققان دېگەن خېتى بار بىر ئاسارئەتىقە نىيە ناھىيەسىنىڭ دائىرىسىدىن چىققانمىش. بۇ ھېكايىگە ئاساسەن خىتاي بەش خىل مېتال، يەنى بەش يۇلتۇز شەرقتىن چىققان دېگەن بىر ئاسارئەتىقە چىقتى دەپ دەپتۇ. بۇ يالغان. بۇ بەش يۇلتۇز نېمە دېسە، مېتال، ياغاچ، سۇ، ئوت، توپا شەرقتىن چىقىدۇ دېگەن گەپكەن. خىتايلارنىڭ ئۆرپ-ئادىتى، ھەر قانداق نەرسىنى شۇ بەش يۇلتۇز بىلەن ھېسابلايدۇ خىتايلار. مۇشۇنى كۆتۈرۈپ چىقىپ، بۇ نىيىدىن چىققان؟ دەپتۇ. نىيىدىن ئانداق نەرسە چىققانلىقى مەۋجۇت ئەمەس. نىيىدىن چىققان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيىدا بار. بۇنداق نەرسىنى كۆرمىگەنمەن. يوق. قۇربان ۋەلى ئەپەندى يەنە ئوپېرا ۋەقەلىكىدىكى خەن سۇلالىسىنىڭ غەربىي رايونغا قوشۇن ئەۋەتىپ، ھونلار بىلەن ئۇرۇشۇپ غەلىبە قازانغانلىقى ھەققىدىكى ھېكايىنىڭ پۈتۈنلەي ئويدۇرما ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئۇ خىتايلار بۇ ۋاققىچىلىك شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە ھېلىقى بەنچو دېگەنلەر ئۆچ-ئۆچ كەگەنمىش. شۇلار نەگە كەگەن دېسەك كىرورانغا كەگەن. ئا لوپنۇر كۆلىنىڭ ئاخىرىدىكى شۇ يەردىكى جايلارغا كەگەن. بۇ ۋاققىچىلىك شۇنداق دەيتتى. ھازىر نىيىغا كەگەن دەپ ئۆزگەرتىدۇ. بۇ نىيە بىلەن كىروراننىڭ ئارىلىقى بۇ ناھايتتى ئۇزۇن مۇساپە. ئۇ خىتاينىڭ ئەسكەرلىرى قانداق قىلىپ ئۇدۇل نىيىغا كەپتىكەن؟ يالغان توقۇۋالغان گەپ. چۈنكى بۇنداق يالغاننى قانچىلىك توقۇسا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇرلار ئۇ گەپ قىلالمايدۇ، ئۇ قارشىلىق كۆرسىتەلمەيدۇ، قارشىلىق كۆرسەتسىلا باستۇرىدۇ، ئۆلتۈرىدۇ. مانا مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا دەۋاتقان گەپ. قۇربان ۋەلى ئەپەندى خىتاي تارىخىدىكى خاندانلىقلارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ باشقا خەلقلەر تەرىپىدىن قۇرۇلغانلىقى ھەققىدە تارىخىي بايانلار بارلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئاتالمىش غەربىي خەن سۇلالىسىنىڭ ئۆزىمۇ ھونلارنىڭ ياردىمى بىلەن قۇرۇلغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
بۇ جۇڭگو دېگەن دۆلەت بولمىغان. بۇ ھازىرقى خىتاي دېيىلىۋاتقان مۇشۇ مىللەتنىڭ دۆلىتى قايسى دېسە، سۈي، مىڭ، چىڭ. خىتاينىڭ شۇ ئۈچلا دۆلىتى بار. ئۇنىڭدىن باشقا ھېچقايسىسى خىتاينىڭ دۆلىتى ئەمەس. خەن سۇلالىسىنى قانداق قۇرغان دېسە، ھونلار سەددىچىننىڭ ئىچىدىكى جايلارنى باشقۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا بولغان ئۇرۇشلاردا پەيدا بولغان بۇ ليۇباڭ، شاڭيۈ دېگەن ئىككى توپىلاڭچى بىر-بىرى بىلەن ئۇرۇش قىلغان. ئۇرۇش قىلغان ۋاقىتتا مۇشۇ جاينى بىر تىنجىتايلى دەپ ئويلاپ ھونلارنىڭ باتۇر تەڭرىقۇتى بۇنىڭغا ليۇباڭنى قوللاپ شاڭيۈنى تېز يوقىتىپ ليۇباڭ دېگەننى ئاشۇ خەن دېگەن سۇلالىنى تىكلەشكە ياردەم بەرگەن. دېمەك، خەن سۇلالىسىنى ھونلار قۇرۇپ چىققان.
ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، مەيلى غەربىي خەن سۇلالىسى بولسۇن ياكى شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە بولسۇن، ھونلار بىلەن بولغان توقۇنۇشلاردا خەن سۇلالىسىنىڭ ئۇرۇشتا مەغلۇپ بولغانلىقى ھەققىدە كۆپلەپ خاتىرىلەر قالدۇرۇلغان ئىكەن.
كېيىن يەنە بىرەر ئىككى يۈز يىل ئۆتكەندىن كېيىن بۇلار قايتىدىن ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە بەنچو دېگەن بىر بىر مىللەتچى ئەسكەر باشلاپ نېمىگە كەلگەن؟ بىزنىڭ دۆلىتىمىزگە. بىزنىڭ دۆلىتىمىزنى خىتايلار شىيۈ دەپ ئاتايدۇ، غەربتىكى يۇرتلار دەپ ئاتايدۇ. شەرقىي خەن سۇلالىسى دەۋرىدە بەنچو كېلىپ، بۇ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى قالايمىقان قىلغان، ئۇ يەردە، بۇ يەردە ئۇرۇش قوزغاپ، يەنە ئەڭ ئاخىرىدا ئۈزۈل-كېسىل يوقىتىلىپ، قاچالىغىنى قېچىپ، قاچالمىغىنى ئاشۇ تەكلىماكان قۇملۇقىدا كۆمۈلۈپ قالغان. بۇ يەر كېلىپ مەغلۇپ بولغان. شۇڭلاشقا ئاشۇ كېلىپ مەغلۇپ بولغاننى بىز كەگەن، بىز ئاچقان دەپ بۇنى يېڭى ئاتالغۇ بىلەن بىز شۇ يەرنى ئاچقان، شۇ يەردە تۇرغان، شۇ يەرنى گۈللەندۈرگەن دېگەن نام بىلەن

ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىگە قارشى ئەيىبلەشلەرنى بىكار قىلىش ئۈچۈن توقۇلغان يالغانچىلىق تەشۋىقاتلىرىنى كۈچەيتىش ئىكەن.
شۇ شەرقىي تۈركىستاننى ئەزەلدىن خىتاينىڭ زېمىنى دەپ ئاتايدىغان بۇ يالغاننى راستقا ئايلاندۇرماقچى. ئەمدى ناھايىتى ئېنىقكى، ئامېرىكا قاتارلىق دېموكراتىك دۆلەتلەر خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتىدۇ دەپ يەكۈن چىقاردى. ئەمدى مۇشۇنداق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىدى دېگەننى دۇنيادا كۆپ دۆلەت ئېتىراپ قىلىشقا باشلىدى ھەم خىتاينى ئەيىبلەشكە باشلىدى. مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا بۇ ئەمدى بۇرۇن يېڭى چېگرا، خىتاي بىزنىڭ دۆلىتىمىزنى يېڭى چېگرا دەيدۇ. يېڭى چېگرا دېگەننىڭ ئۆزىلا يېڭىدىن بېسىۋالغان زېمىن دېگەننى بىلدۈرىدۇ. بۇ خىتاي ئۆزىنىڭ ئىقرارى. ئەمدى. خىتاي بۇنى ئەزەلدىن دەيدۇ، بۇ ھېچقانداق ئەقىلگىمۇ سىغمايدىغان نەرسە. بۇ يېڭى چېگرا قانداق ئەزەلدىن بولىدۇ؟ خىتاي مۇشۇنداق بىمەنە گەپلەرنى قىپ كېلىپ، مانا ھازىر ئەمدى ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەللىرى خىتاينى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن قولنى توختىتىشقا بۇ مەسىلىگە ئەمەلىي ھەرىكىتى بىلەن جاۋاب قايتۇرۇشقا ئۈندىگەندىن كېيىن، خىتاي ئامالسىز قېلىپ بۇ ھېكايىنى توقۇپ چىققان.
گېرمانىيەدىكى قەدىمكى ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى دوكتور ئابلەت سەمەت ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى.
خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن قەدىمىي ئۇيغۇر دىيارى بىلەن خىتاينىڭ تارىختىكى خانلىرىنىڭ مۇناسىۋىتى ھەققىدىكى تەشۋىقاتلارنى يەنە كۆپەيتتى؟ يۇرتىمىزغا بېسىپ كىرگەن دەسلەپكى كۈندىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقىمىزگە ھەر خىل قۇرۇق ۋەدىلەرنى بېرىپ ئالداپ كېلىۋاتقانلىقى ئېنىق. ئۇلار دەسلەپ تىل-يېزىق، ئۆرپ-ئادەت ۋە مەدەنىيەت بايلىقلىرىمىزغا ھۆرمەت قىلىدىغانلىقىنى، قوغدايدىغانلىقىنى، ئاسرايدىغانلىقىنى داۋراڭ سالغان بولسا، كېيىنكى ۋاقىتلاردا بۇ جەھەتلەردىكى ئەمەلىيىتىنىڭ دەل ئۆزى سۆزلىگەنلىرىنىڭ ئەكسىچە بولغانلىقى سەۋەبىدىن خەلقنى ئارتۇقچە ئالدىيالمىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن يېقىنقى كۈنلەردىن باشلاپ يەنە ئۆزىنىڭ ئەڭ بۇرۇنقى تاكتىكىسىنى ئىشلىتىپ، ئەزەلدىن بۇ يۇرت بىزنىڭ يۇرتىمىزنىڭ بىر پارچىسى ئىدى، ھەتتا بىز بۇ يۇرتقا خوجايىنتۇق دېگەندەك ھەر خىل سەپسەتىلەرنى تارقىتىپ، خەلقىمىزنى بىخۇدلاشتۇرۇش يولىنى تاللىۋالدى. بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن گەرچە نەچچە مىليون ئىنسانىمىز تۈرمىلەردە، كامپلاردا بولۇۋاتقان بولسىمۇ، خەلقىمىز ئۆزلىرىنىڭكى ئەسلىدە بۇ ئۆزىگە زوراۋانلىق قىلىۋاتقان مىللەتتىن تولىمۇ پەرقلىق ئىكەنلىكىنى، ئۇلاردىن ھېچقاچان بىر ۋاپادارلىق كۆرمىگەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم چۈشەندى. مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا خىتايلار ئۆزلىرىنىڭكى تارىخىي شەخسلىرىنى، ئۆزلىرىنىڭ ئاتالمىش تارىخلىرىنى ئويدۇرۇپ چىقارغان ھېكايىلىرىنى خەلقىمىزگە داۋراڭ سېلىپ، ئۇلارنىڭ قايىللىقىنى قازانماقچى بولۇۋاتىدۇ. دوكتور ئابلەت سەمەت ئەپەندى يەنە ئوپېرادا تىلغا ئېلىنغان يىپەك يەڭلىككە يېزىلغان خىتايچە خەت ۋە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتىدىكى يىپەك يولى ھەققىدە توختالدى.
بۇمۇ بىر يىپەك پارچىسى بۇ يەڭلىك، قىزىقارلىق يېرى شۇ.
مەيدانغا كەلگەن ۋاقتى ئېنىق بولمىغان بىر يادىكارلىقنىڭ

خىتايلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭمۇ بۇ ئاسار-ئەتىقىسىگە ئۇ قەدەر ئىشىنىپ كەتمەيدىغانلىقىنىڭ ئىسپاتىدۇر. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق تەشۋىقاتلارنى كۈچەيتىشتىكى يەنە بىر مەقسىتى، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنى يەنە بىر قەدەم ئىلگىرىلەپ، ئۇيغۇر دىيارى ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنى پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنى ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللەتلىرى نامىدا ئۆز ماكانىدىمۇ ئېرىتىپ ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئىكەن.
ئۇلارنىڭ مەقسىتى بۇ يەردە بولۇۋاتقان ئىش نېمە دېسەك، خۇددى ئۆزلىرىمۇ دەپ ئۆتكەندەك، جۇڭخۇا مىللەتلىرى مىللىتى دېگەن بىر مىللەتنى ئوتتۇرىغا چىقارماقچى. بۇ يېقىنقى ۋاقىتلاردا كۆپ تەكىتلىنىۋاتقان بىر نەرسە بولۇۋاتىدۇ. مىللەتلەرنىڭ ھەممىنى يۇغۇرۇپ، يوق قىلىپ، پەقەتلا مانا شۇ خىتاي مەدەنىيىتىنى ئاساس قىلغان، يەنى خىتاي بىر مىللەت قالىدىغان بولدى. بۇ بىر ئاچكۆزلۈك ۋە بىر ھىيلىگەرلىكنىڭكى ئوخشىمىغان شەكىللەردە ئىپادىلىنىش ۋە خەلقنى شۇ ئارقىلىق ئالداشنىڭ بىر. جەريانى بەلكىم دەپ ئويلايمەن.
خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ مەتبۇئاتى بولغان تەڭرىتاغ تورى مەزكۇر ئوپېرا ھەققىدىكى خەۋىرىدە ئېنىق قىلىپ، مەزكۇر ئەسەر شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى نۇقتىلىق تۈر ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىشنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان ھەمدە جۇڭخۇا مىللىتى مەدەنىيىتىگە بولغان ئىشەنچنى ئاشۇرىدىغان نادىر ئەسەر دەپ باھا بەرگەن ئىدى.

يېقىندا ئىستانبۇلدا ئامېرىكادىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر ياشلىرىنى يېتىشتۈرۈش كۇرسى ئېچىلغانىدى. مەزكۇر تەربىيەلەش كۇرسىدا سۆز قىلغان مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەر ساھەگە كۆپلەپ ئاڭلىتىشنىڭ ئەھمىيىتىنى تەكىتلىشكەن. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي خەۋەرنى تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر. ئۇيغۇر ياشلىرىنى تەربىيەلەش كۇرسىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەر ساھەگە كۆپلەپ ئاڭلىتىش كېرەكلىكى تەكىتلەندى. ئون بىرىنچى ئون ئىككىنچى مارت كۈنلىرى مەركىزى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئىستانبۇلدا ئۇيغۇر ياشلىرىنى يېتىشتۈرۈش كۇرسى ئېچىلدى كۇرسنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا سۆز قىلغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى رۇشەن ئابباس خانىم بۇ كۇرسنى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ بۇنىڭ ئۇيغۇر ياشلىرىنى خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىيىگە مەنسۇپ بولغان خەلقئارالىق قوراللار بىلەن قوراللاندۇرۇشقا تىرىشىش

ئۆزلىرىڭلارنىڭكى ھەم مىللەتنىڭ كىشىلىك ھەق-ھوقۇقى قانۇنىي ئاساسلارغا تايىنىپ ھەم ئەڭ ئۈنۈملۈك بولغان يوللار بىلەن ئاكتىۋىست ياكى ۋەتەن مىللەتنىڭ داۋاسىنىڭ تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا بىر ھەمدەمدە بولۇش.
رۇشەن ئابباس خانىم مۇنداق دېدى.

ۋە پۈتۈن دۇنيانىڭ كەلگۈسى ئۈچۈن بىر تەھلىكە، بىر دۈشمەن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش، بۇ بىزنىڭ بۇرچىمىز. نۆۋەتتە سىلەرگە لايىق بولغىنى ئەنە شۇنداق دېموكراتىك ئاساستا ئۆزۈڭلارنىڭكى ھەق ھوقۇقىنى قوغداش ۋە مىللىتىڭلارنىڭ ئاۋازى بولۇشتۇر.
ئىككى كۈن داۋام قىلغان ئۇيغۇر ياشلىرىنى خاتىرىلەش كۇرسىدا دوكتور ئەسەت سۇلايمان،

كۇرستا ئون ئەتراپىدا مۇتەخەسسىس لېكسىيە بەردى بىز بۇ ياشلارنى يېتىشتۈرۈش كۇرسىغا قاتناشقان بىر قىسىم ياشلار بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى تىل ئەدەبىيات فاكۇلتېتىنىڭ ماگىستىر ئوقۇغۇچىسى سەردار زاغ ئوغلى بۇ كۇرسقا قاتنىشىپ ئەڭ پايدىلانغان تەرەپ بولسا ئۇيغۇر ياشلار بىلەن تونۇشۇش بولغانلىقىنى ئىپادىلىدى ھەممىدىن ئاۋۋال مەن ئۆزۈم بۇ يەردىن ئەڭ پايدىلانغان نەرسەم ياشلار بىلەن تونۇشۇش چۈنكى مەن ۋەتەن تۇغۇلۇپ ۋەتەندە ئۆسكەن بىرسى تۈركىيىگە كەلگىلى بەش ئالتە يىلدەك بولدى بىزنىڭ ئۇيغۇرلار تۈركىيەدە مۇشۇ تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئۇيغۇرلار ناھايىتى كۆپ ئۇلارنى بىلەتتۇق ئەمما يېقىندىن مۇناسىۋەت ئاساسەن قۇرۇپ باقمىغانىدىم بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن مۇشۇ تۈركىيە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان ئۇيغۇر قېرىنداشلار بىلەن كۆرۈشكەن بولدۇق ئۇلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرغان بولدۇق بۇلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇش جەريانىدا ئۆزىمىزنىڭ يالغۇز ئەمەسلىكىنى پەرقلىق يوللارنىمۇ تۇتالايدىغانلىقىمىزنى بۇ ۋەتەننىڭ مۇشۇ ۋەتەندىن چىقىپ تۈركىيىگە يەرلىشىپ تۈركىيىگە يېقىندا چىققان ئۇيغۇرلارنىڭلا ئەمەس شۇ ئەللىك ئالتمىش يىل بۇرۇن چىققان ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ۋەتىنى ئىكەنلىكى مۇشۇنداق بىر تونۇشقا يەتتىم بۇ مېنى ناھايىتى خۇرسەن قىلدى.
ئۇ يەنە بۇ كۇرسقا قاتنىشىپ مۇھىم بىلىم ۋە چۈشەنچىگە ئىگە بولغانلىقىنى، بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان داۋاسىنى قانداق قىلغاندا تېخىمۇ تەرەققىي قىلدۇرغىلى بولىدىغانلىقى، قانداق قىلغان ۋاقىتتا داۋانى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈشكە بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى سۆھبەت ۋە لېكسىيىلەردىن ئۈنۈملۈك پايدىلانغانلىقىنى بىلدۈردى.
كۇرسقا ئامېرىكىدىن پەرقلىق تۈرلەردە پەرقلىق شەخسلەر ئۆزىنىڭكى تۈردە ناھايىتى ئۆزىنىڭ كەسپىدە ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەت قازانغان ئۇتۇق قازانغان كىشىلەر كەپتۇ بۇلار ئاساسلىقى ئىجتىمائىي تاراتقۇلارنى قانداق ئىشلىتىمىز بىزنىڭ نىشانىمىز قانداق يېتىمىز ئۇ بىر دەۋايىمىز بار دەۋايىمىزنى خەلققە قانداق ئاڭلىتىمىز ھۆكۈمەتلەرگە قانداق ئاڭلىتىمىز قىسقىچىسى بۇ دەۋايىمىزنى قانداق قىلغان ۋاقىتتا تېخىمۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىلگىرى قەدەم ئالغۇزالايمىز دېگەن تېمىلاردا سۆھبەتلەر ۋە لېكسىيىلەر بولدى مەن بۇ لېكسىيىگە قاتناشقاندىن كېيىن شۇنى ھېس قىلدىم بۇندىن كېيىنكى تۈركىيەدە ياكى ئەتراپىمىزدا دوستلار بىلەن ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ پارتىزانلارچە ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم سەردار زاغ ئوغلى بۇ كۇرسقا قاتناشقاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى تېخىمۇ كەڭ ئاڭلىتىش قارارىغا كەلگەنلىكىنى بولۇپمۇ تۈرك ياشلارغا كەڭ تۈردە ئاڭلىتىپ ئۇلارنى ئىمزا توپلاش دېگەندەك ھەر خىل پائالىيەتلەرگە قاتناشتۇرۇپ ھەمكارلىقنى قولغا كەلتۈرۈش ۋە ئۇلارنى دەۋا سېپىغا قوشۇش كېرەكلىكىنى ئىپادىلىدى يەنە بىرگە شۇنىمۇ ھېس قىلدىم بۇ يەردە بۇ دەۋا ئۆزىمىزنىڭ دەۋاسى ئەلۋەتتە ئەمما بۇ دەۋانى چەت ئەلدىكى بىر ئوچۇم ئىنسانلار بىلەنلا ۋۇجۇدقا چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس بۇندىن كېيىنكى تۈركىيەدە شۇنداق بىر ئىش قىلىشنىڭ مۇمكىنچىلىكى بارلىقىنى ھېس قىلدىم ئاساسلىق نىشانىمىز ياش بالىلار بولسا ياش بالىلار ئارىسىدا ئۇيغۇر دەۋاسىنى ئۇلارغا چۈشەندۈرۈش ۋە ئۇلارنىمۇ

بىزنىڭ شەرقىي تۈركىستان ھەققىدە ئۇلارنىڭ مەلۇماتى ناھايىتى ئاز شۇلارنى مەلۇماتلاندۇرۇش ۋە ئۇلارنى مۇشۇ دەۋانىڭ ئىچىگە دەۋا سېپىغا ئېلىپ كىرىشكە بولىدۇ دەپ قارايمەن
بىز يەنە بۇ كۇرسقا قاتناشقان ئىستانبۇل تىجارەت ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچىسى ئىستەمىخان سادىق بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق ئىستەمىخان سادىق بۇ كۇرستىن كۆپ پايدىلانغانلىقىنى بۇ كۇرسقا قاتناشقاندىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان دەۋاسى ئۈچۈن خىزمەت قىلىشتا ئۆزىدىكى كەم دەپ قارالغان تەرەپلەرنى تولۇقلاش بولدى دەپ ھېسابلىغانلىقىنى ئىپادىلىدى بۇ ئىككى كۈنلۈك ياشلار تەربىيىلەش پروگراممىسى شۇنداق ياخشى ئۆتتى بىزدە تۈنۈگۈنكى دەرسلەردە ھېلىقى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھېلىقى تارىخ تارىخىي سەھىپىسىدە بىزنىڭ ھېلىقى ئاتلاپ ئۆتۈپ كەتكەن ئىنچىكە نۇقتىلار توغرىسىدا قانداق دەرس چىقىرالايمىز مۇشۇ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈش بىلەن دەپ شۇ توغرىلىق دەرسلەر بولدى ئۇنىڭدىن كېيىنكى دەرستە ھېلىقى كامپانىيە يۈرۈتمە ھەققىدە قانداق كامپانىيە يۈرۈتىمىز مۇشۇ ھېلىقى سوتسىيال مېدىا ھېسابلىرىنى قانداق نېمە قىلىمىز

ئىستەمى بۇ كۇرسقا قاتناشقاندىن كېيىن كۇرستا ئۆگەنگەن بىلىم چۈشەنچىلىرى بويىچە خىتاي زۇلۇمىنى تۈركىيەدە ئاڭلىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ياشلىرى بىلەن بىرلىكتە تۈرك ياشلارنى تەشكىللەپ ھەر خىل پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشنى ئويلىشىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىدى مۇشۇ كۇرسقا قاتناشقاندىن كېيىن كامپانىيە توغرىسىدا تېخىدىن مەسىلەن خىتاينىڭ يەنى ھېلىقى بىزگە زۇلۇم نېمە قىلىدىغان مەسىلەن ۋولكسۋاگېننىڭ ماشىنىنىڭ بىز چىقتى مەسىلەن ئاشۇنىڭغا ئوخشاش نېمىلەرنى مەسىلەن بىز ھېلىقى ئەتراپىمىزدىكى ياشلارنى تەشكىللەپ مۇشۇ ئەتراپىمىزدىكى تۈرك بالىلارنى مۇشۇ ئەتراپىمىز ئاينى مۇھىتتا ياشاۋاتقان بالىلارنى تېخى شەرقىي تۈركىستان زۇلۇمنى ۋە مۇشۇ نېمىنى تېخىدىن بەك ئاڭلىتىش ئۈچۈن كامپانىيەلەرنى دۈزەنلەپ بولۇپمۇ سوتسىيال مېدىيادىن ئاشۇ ياشلارغا خىتاب قىلىدىغان ئاشۇ توغرىسىدا بىرەر كامپانىيە قىلىشنى ئويلىشىۋاتىمىز